ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى يىگىرمە سەككىزىنچى مارت كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشى ۋە كىشىلىك ھوقۇقىنى دەپسەندە قىلىشىغا قاتناشقان ئۇيغۇر ئېلىدىكى بەش شىركىتىنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ كېرىيە لوپ قاراقاش گۇما ئۈرۈمچى قاتارلىق ناھىيە شەھەرلىرىگە جايلاشقان بۇ بەش شىركەت خىتاينىڭ داڭلىق تېخنولوگىيە شىركىتى خەيكاڭ گۇرۇھىنى ئېلېكترونلۇق زاپچاسلار بىلەن تەمىنلىگۈچى كارخانىلاركەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا چوڭ شىركەتلەرگە مەھسۇلات ئىشلەيدىغان نۇرغۇن تەمىنلىگۈچى كارخانىلارنى ئۇيغۇر ئېلىغا يۆتكەپ چىقىپ لاگېر ئىچى ۋە سىرتىدىكى يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇرنى بۇ كارخانىلاردا ئىشلەتكەن ئىدى جەنۇبىي خىتاي سەھەر پوچتىسى گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن بۇ بەش شىركەت

خىتاي تور بەتلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىدا بۇ بەش شىركەتنىڭ ھەممىسى خىتاينىڭ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ كامېرا ئىشلەپچىقىرىش شىركىتى بولغان خاڭجۇ خەيكاڭ دىگىتال تېخنولوگىيە گۇرۇھىنى مەھسۇلات بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقى بۇ شىركەتلەرنىڭ بىر قىسىم ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ مەبلەغ سېلىش ئاپپاراتلىرىغا تەۋە ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ سانائەت ۋە بىخەتەرلىك ئىدارىسى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى ئۇقتۇرۇشتا ئېيتىلىشىچە يۇقىرىقى بەش شىركەت خىتاينىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرگە قارىتا كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشى خىتاينىڭ باستۇرۇشى ۋە كەڭ كۆلەملىك خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشى يۇقىرى تېخنىكىلىك نازارەت ئېلىپ بېرىشىغا قاتناشقان ئىكەن ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ قارا تىزىملىكى ئامېرىكىنىڭ ساھىبخانلىقىدىكى ئىككىنچى قېتىملىق دېموكراتىيە باشلىقلار يىغىنى يىگىرمە توققۇزىنچى مارت ۋاشىنگتوندا باشلىنىشتىن بىر كۈن ئاۋۋال ئېلان قىلىنغان بىر يۈز يىگىرمىدەك دۆلەت ۋە ھۆكۈمەت رەھبىرى قاتناشقان بۇ يىغىنغا تەيۋەن تەكلىپ قىلىنغان بىراق خىتاي روسىيە قاتارلىق دۆلەتلەر تەكلىپ قىلىنمىغان ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى كېڭەش پالاتاسى مالىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى رون ۋايدېن يىگىرمە سەككىزىنچى مارت كۈنى تېسلا جى ئېم يەنى ھەممىباب ئاپتوموبىل، خوندا، مېرسېدېس، ۋولكسۋاگېن قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ مەسئۇللىرىغا خەت يېزىپ، بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسىغا چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان. بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلىشى ئەمەس. رون ۋايدېن ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئايدىمۇ سەككىز داڭلىق ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭ مەسئۇللىرىغا خەت يېزىپ، بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا ئىشلەپچىقىرىلغان زاپچاسلارنى ئىشلەتكەن ئاپتوموبىللىرىنىڭ ئامېرىكىدا سېتىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان ئىدى. بلومبېرگ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، بۇ قېتىم رون ۋايدېن تېسلا، ھەممىباب قاتارلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىگە ۋە بۇلارنىڭ ئاساسلىق تەمىنلىگۈچى كارخانىلىرىغا خەت يازغان. رون ۋايدېن بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنى ئىشلەتمەسلىككە كاپالەتلىك قىلىشتا قانداق تەدبىرلەرنى ئالغانلىقىغا چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان. رون ۋېيدېننىڭ خېتى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدىن بېرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئاساسەن نۇرغۇن مەھسۇلاتلارنى چېگرىدە توسۇپ قالغان بولسىمۇ لېكىن بۇ خىل مەھسۇلاتلارنىڭ يەنىلا ئامېرىكا بازىرىغا كىرىۋاتقانلىقى قەيت قىلىنىۋاتقان بىر پەيتتە يېزىلغان ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزى ئۆتكەن يىلى ئېلان قىلغان دوكلاتىدا خەلقئارادىكى داڭلىق ئاپتوموبىللارنىڭ ئاساسەن ھەممىسىنىڭ دېگۈدەك ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن بلومبېرگ گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە رون ۋېيدېننىڭ خېتىدە كومىتېتىمىزنىڭ دەسلەپكى تەكشۈرۈشتىن ئېرىشكەن ئۇچۇرلار يۇقىرىقى بىرىنجى دەرىجىلىك تەمىنلىگۈچى شىركەتلەرنىڭ تۆۋەندىكى تەمىنلىگۈچىلەرنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە تايانماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشى

قاتناش ئۇل ئەسلىھەلىرىنىڭ تەرەققىياتى خىتاي شىركەتلىرىنىڭ باشچىلىقىدا ئۆزبېكىستاندا سانائەت باغچىلىرىنى ۋە يېزا ئىگىلىك گەۋدىلىرىنى قۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەرگە مەركەزلەشكەن شۇ كۈنى ما شىڭرۇي ئۆزبېكىستان باش مىنىستىرى ئابدۇللا ئارىپوف بىلەنمۇ كۆرۈشكەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە ما شىڭرۇينىڭ ئۆزبېكىستان باش مىنىستىرىغا بىر بەلباغ بىر يول پىلانىنىڭ يېڭى ئۆزبېكىستان ستراتېگىيەسى بىلەن تۇتاشتۇرۇلۇشىنى سودا، مەبلەغ قاتناش، ئېنېرگىيە، ئۇل ئەسلىھە، پەن تېخنىكا، مائارىپ، بولۇپمۇ خىتاي قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن ما شىڭرۇينىڭ زىيارىتى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېننىڭ بۇ ئاينىڭ باشلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنى زىيارەت قىلىپ قازاقىستان پايتەختى ئاستانادا

دېھقانچىلىق ساياھەت مائارىپ قاتارلىق كۆپ تەرەپلىمىلىك ھەمكارلىقنى كېڭەيتىشىگە كەڭ پۇرسەت بارلىقى كۆرسىتىلگەن شۇنداقلا مىرزىيايېفنىڭ ئۆزئارا ئالاقە ۋە ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىش زىيارەت ۋە سودا مۇنبىرى تەشكىل قىلىش ئايرىم يول خەرىتىسى تۈزۈپ مۇھىم تۈر ۋە پىروگراممىلارنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدا يوليورۇق بەرگەنلىكى تەكىتلەنگەن ئۆزبېكىستان ما شىڭرۇينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا زىيارىتىنىڭ ئىككىنچى بېكىتى بولۇپ ئۇ بۇنىڭ ئالدىدا قازاقىستاندا زىيارەتتە بولغان ئىدى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز يىگىرمە توققۇزىنچى مارت خىتاينىڭ شىنخۇا كۈندىلىك تېلېگرافى گېزىتىدە باش ماقالە ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينىڭ ئىككى ستراتېگىيىلىك بازىسى ۋە ياۋرو ئاسىياغا چىقىشنىڭ ئالتۇن قانىلىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنىڭ تولۇق ئىجرا قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭ قەيت قىلىشىچە، ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينىڭ ستراتېگىيىلىك ئېنېرگىيە بايلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش بازىسى، ئالىي سۈپەتلىك دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ مۇھىم تەمىنلەش بازىسى قىلىپ قۇرۇپ چىقىشتا چىڭ تۇرۇلىدىكەن. ئەركىن تۇنىيازنىڭ بۇ ماقالىسى غەرب دۆلەتلىرى، بولۇپمۇ ئامېرىكا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا داۋاملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقانلىقى، ئۇنىڭ بۇ قىلمىشىنى داۋاملىق جاۋابكارلىققا تارتىدىغانلىقىنى تەكىتلەۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان. چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ قارىشىچە، ئىرقىي قىرغىنچىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى خەلقئارالىق سودا تۈگۈنى ۋە ستراتېگىيىلىك تەمىنلەش بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. ئەركىن تۇنىياز شىنجاڭدا خىتايچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى بابىنى يازايلى ماۋزۇلۇق ماقالىسىدە ئۇيغۇر ئېلى خىتاينىڭ زامانىۋىلاشقان سوتسىيالىستىك كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇشتىكى ستراتېگىيىلىك ئورنى، ياۋراسىيەنىڭ ئالتۇن قانىلى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىشنىڭ تۈگۈنى، يېڭى تەرەققىيات ۋەزىيىتىدىكى ستراتېگىيىلىك نۇقتا پۈتۈن مەملىكەت ئېنېرگىيە بايلىقىنىڭ ستراتېگىيىلىك كاپالەت بازىسى ئالىي سۈپەتلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ مۇھىم تەمىنلەش بازىسى خىتاينىڭ گېئوسىياسىي خەۋپسىزلىك ستراتېگىيىسىنى قوغداشنىڭ توسۇقى بولۇشىنى ئايدىڭلاشتۇرۇشنى تەكىتلىگەن ئەركىن تۇنىيازنىڭ ئېيتىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمى دۆلەت چۈشۈرگەن بىر مىليون توقسان توققۇز مىڭ تۆت يۈز ئەللىك مودىن ئېشىپ يەتتە يۈز يەتمىش يەتتە مىڭ توننا ئاشلىق ئارتۇق ئىشلەپچىقىرىلىپ پۈتۈن خىتاي بويىچە بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىگەن ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئېلىدىن سىرتقا توشۇلغان كۆمۈر سەكسەن مىليون توننىغا يېتىپ، ئالدىنقى يىلدىكىدىن بىر ھەسسە ئاشۇرۇۋېتىلگەن.
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى يىگىرمە توققۇزىنچى مارت كۈنى يىللىق دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى تەرىپىدىن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىن دەپ بېكىتىلگەن ئۇيغۇرلار رايونىدىكى ئېتنىك مىللەتلەرنى باستۇرۇشنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ شىنجاڭ ۋە تىبەتتىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتا بۆلگۈنچىلىك رادىكاللىق ۋە تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش نامىدا ئېلىپ بېرىلغان بۇ خىل سىستېمىلىق باستۇرۇشى ھازىرمۇ داۋام قىلماقتا ئىكەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ دۇنيادىكى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئەھۋالى ناملىق تۆت يۈز نەچچە بەتلىك بۇ دوكلاتىدا دۇنيادىكى يۈزدىن ئارتۇق دۆلەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككى ۋە يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ئانالىز قىلىنغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خىتاي كىشىلىك ھوقۇققا ئېغىر دەرىجىدە خىلاپلىق قىلسىمۇ ھەتتا ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلسىمۇ لېكىن كىشىلىك ھوقۇقتىكى قوش ئۆلچەمدىن پايدىلىنىپ، ب د ت ئومۇمىي يىغىنى ۋە ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدە تەنقىدلىنىشتىن ساقلىنىپ كەلمەكتىكەن. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلىدۇ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر، قازاق ۋە شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانلارنى ئاساس قىلغان باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئەركىنلىكىنى بوغىدىغان چېكىدىن ئاشقان سىياسەتلەرنى داۋاملىق يولغا قويۇپ كەلدى. بۇ ئۇلارغا دىنىي ۋە مەدەنىيەت كىملىكىنى يوقىتىش تەھدىتى ئېلىپ كەلمەكتە. دوكلاتتا ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ ئۆتكەن يىل ئاۋغۇستتا شىنجاڭ دوكلاتىنى ئېلان قىلىپ خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ۋە باشقىلارنىڭ بايقىغىنىدەك خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقىلارنى خالىغانچە ۋە كەمسىتىش خاراكتېرلىك تۇتۇپ تۇرۇشىنى خەلقئارالىق جىنايەت بولۇپمۇ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىن دەپ بېكىتكەنلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن

يېقىندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆتكۈزۈلگەن تىك توك ھەققىدىكى گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ بىۋاسىتە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ھەر قايسى ئاخبارات ساھەسىنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىغان ئىدى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى مارتتىكى ئوبزور ماقالىسىدە تىك توك ھەققىدىكى گۇۋاھلىق يىغىنىدا سورالغان سوئاللارنىڭ ئەمەلىيەتتە نۆۋەتتىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتى دۇچ كېلىۋاتقان رېئاللىقلارنى بىۋاسىتە ھالدا ئەكس ئەتتۈرگەنلىكى ئىخچام بايان قىلىنغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئامېرىكا ۋە ياۋروپادا يېقىندىن بۇيان ئەۋج ئېلىشقا باشلىغان تىك تاكنى مەنئى قىلىش ھەققىدىكى چاقىرىقلار ھەمدە مۇناسىۋەتلىك ھەرىكەتلەردە ئەكس ئەتكەن بىر مۇھىم ۋە ئورتاق تېما ئۇنىڭ بىخەتەرلىك ساھەسىگە باغلىنىشلىق جاسۇسلۇق قورالى بولۇپ قالغانلىقى ھېسابلىنىدۇ ئامېرىكا سىياسىي ساھەسى ۋە ئاۋام خەلق ئارىسىدا بۇ ھەقتىكى غۇلغۇلا ۋە مۇنازىرىلەر ئوخشىمىغان كۆلەمدە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقتىن، بۇ ھەقتىكى بىر قىسىم چىگىشلەرنى يېشىش ھەمدە چۈشەنچە بىرلىكى ھاسىل قىلىش ئۈچۈن يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى تىك تاك ھەققىدىكى تۇنجى قېتىملىق گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى. ئەمما گۇۋاھلىق يىغىنىدا بۇ ھەقتىكى تۈگۈشلەر يېشىلىشنىڭ ئورنىغا تېخىمۇ زور يالغانلارنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى تۈپەيلىدىن بۇ ھەقتىكى غۇلغۇلا تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە چىقتى. ئەنە شۇ خىلدىكى پىكىرلەرنىڭ بىرى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئوبزورچىسى جاش راگىننىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى مارت كۈنى ئېلان قىلغان ئوبزورىدا ئەكس ئەتتى. ئوبزوردا كۆرسىتىلىشىچە، تىك تاك شىركىتىنىڭ باش ئىجرائىي ئەمەلدارى بولغان جو شوزى بىر قىسىم كىشىلەر كۈتكەندەك ئالدىن تەييارلىۋالغان جاۋابلارنى تەكرارلاش ئارقىلىق تىك تاك ھەققىدىكى بىر قاتار سوئاللاردىن داجىپ ئۆتۈشكە ئۇرۇنغان. شۇ قاتاردا ئاۋام پالاتا ئەزاسى دېببى لېسكو خانىم ئارقىمۇ ئارقىدىن تۆت قېتىم سورىغان ئۇيغۇرلارنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىشى ھەققىدىكى سوئالمۇ مۇشۇ خىلدىكى گەپ يورغىلىتىشقا دۇچ كېلىپ تىك توكنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى مەيدانىنى قىسمەن بولسىمۇ ئەمما شۇ كۈننىڭ ئۆزىدە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدا تىك تاك ھەققىدىكى كۆپلىگەن سوئاللار ئوتتۇرىغا چۈشۈپ، خىتايدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ مۇنبەرلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقتا مۇھىم رول ئوينىغان ئامىللارنىڭ بىرى ئىكەنلىكى جانلىق مىساللار بىلەن كۆرسىتىلدى. گۇۋاھلىق يىغىنىدىكى ئۇيغۇر شاھىتلار ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بايانلىرى بىردەك ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدا مۇھىم رول ئوينىغان تىك تاك ۋە ئۇنىڭ باش شىركىتى بولغان بايتدەنس گۇرۇھىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئامېرىكا ئۈچۈن بىخەتەرلىك مەسىلىسى بولۇۋاتقانلىقىنى ئىشارە قىلىدۇ. ئەمما ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل بۇنىڭدىكى ھالقىلىق مەسىلە قاتارىدا مەيلى تىك تاك بولسۇن ياكى بايتدەنس گۇرۇھى بولسۇن ھېچقايسىسى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلىمەيدۇ دەپ قارايدۇ. ئۇ بايتدەنسنىڭكى كونتروللۇقىدىكى بىر شىركەت بولغىنى ئۈچۈن ByteDance خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقى بىلەن ستراتېگىيەلىك ئىش بىرلىكى بار بىر شىركەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇ تەبىئىيكى ئۇ يەردە بۇ ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقى ياكى ئۇيغۇرلارغا بولۇۋاتقان بۇ زورلۇق زومبىلىقلارنى ئېتىراپ قىلالمايدۇ ئېتىراپ قىلسا ئۇ ئۆزىنىڭ شىركىتىنىڭكى ۋە كوممۇنىست پارتىيىنىڭكى بەلگىلەپ بەرگەن رېلىستىن چىقىپ كەتكەن بولىدۇ شۇڭا ئۇ بەش سائەتلىك گۇۋاھلىق يىغىنىدا بولسۇن

ئىش قىلغانلىقىنى كۆرۈپ يېتىش مۇمكىن ھەمدە بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا كەلسەك بۇ بۇ IJOP دېگەن پلاتفورمىنى تەسىس قىلىپ شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تۇتۇشقا ئۇل سالغان قوراللارغا قارايدىغان بولساق مۇشۇ ۋېچەتكە ئوخشاش دويىڭغا ئوخشاش خىتاينىڭ كونتروللۇقىدىكى مۇشۇ تېخنولوگىيە پلاتفورمىلىرى ناھايىتى چوڭ رول ئوينىغان

شۇ سەۋەبتىن بۇ ئاجايىپ بىر ھەيران قالارلىق بىر ئىش ئەمەس بۇ شىركەتنىڭكى بۇنچىلىك بىر بۇلغانغان ۋە ئامېرىكىلىق خەلقنىڭكى ئاممىۋى ساغلاملىقى بىخەتەرلىكى شەخسىيىتىگە تەھدىت تۇغدۇرىدىغان بىر پلاتفورمىلىقىنى شۇنىڭدە مەن ئۇ گۇۋاھلىق بەرگەن يىغىندىمۇ گۇۋاھلىق يىغىنىدىمۇ بۇنى ئوتتۇرىغا قويدۇم بۇ ۋاشىنتون پوستتىكى ئوبزوردىمۇ ناھايىتى ئېنىق يورۇتۇپ بېرىلگەن بۇ تىكتاك دېمەك كوممۇنىست پارتىيە دېگەن مەنانى ئىپادىلەيدۇ. ئۇيغۇر دىيارىدىكى زور تۇتقۇن باشلانغان ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن بۇيان مىڭلىغان كىشىنىڭ قولغا ئېلىنىشىدا ئۈندىدار ۋە تىكتاكنىڭ خىتايچە ۋارىيانتى بولغان دويىننىڭ بۇ كىشىلەر سادىر قىلغان جىنايەتلەر ئۈچۈن ئىسپات بولغانلىقى كۆپ قىسىم كىشىلەرگە سىر ئەمەس. بولۇپمۇ خىتاي تەۋەسىدىكى ھەرقانداق شەخس باشقۇرۇۋاتقان ھەرقانداق ئىجتىمائىي تاراتقۇ ۋاسىتىسىنىڭ بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كونتروللۇقىدا بولىدىغانلىقى، بۇنىڭغا بويۇن تولغىغان ھەرقانداق شەخسنىڭ بارار جايى لاگېر ياكى تۈرمە بولىدىغانلىقىمۇ ئوبزوردا ئالاھىدە ئورۇن ئالغان. ئوبزوردا كۆرسىتىلىشىچە، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بايتدەنس گۇرۇھىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جاڭ يىمىڭ ئاشكارا ھالدا، شىركىتىمىز ھەرقاچان پارتىيە ۋە ھۆكۈمىتىمىزنىڭ تەشۋىقات پائالىيەتلىرىگە يېقىندىن ھەمكارلىشىدۇ، دەپ ئىپادە بىلدۈرگەن. ئەمما جۇ شوزى قەتئىيلىك بىلەن شىركىتىمىز ھېچقاچان ھېچقانداق ھۆكۈمەتنىڭ ھەمكارلىشىش تەكلىپىنى ئالمىدى ھەم ئالمايدۇ دەپ كېسىپ جاۋاب بەرگەن. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا نۇرى تۈركەل بۇنىڭدىكى بەزى رېئاللىقنى ئالاھىدە تەكىتلەپ ئۆتىدۇ. بۇ ھېلىقى يوقىتىۋاتقان مۇنازىرىنىڭكى ئېنىق روشەن ئىپادىسى دەپ كۆرۈش مۇمكىن. ئەمدى دەيدىغان گەپ تاپالمىغان چاغدا، مۇداپىئە نۇقتىئىنەزەرلىرى سۇسلىشىپ، ئاجىزلىشىپ كەتكەن چاغدا بىرىنچىدىن بۇ ئىرقچىلىق مەسىلىسى، بىر ئاسىيانىڭ خىتاينىڭ شىركىتىگە كوللېكتىپ ھۇجۇم قىلىۋاتقان بىر ئىرقچىلىقنى ئاساس قىلغان بىر ئىدىيە دېيىش ئارقىلىق بۇ تىك تاكنىڭكى تەھدىت ئەمەس دېگەن مەۋقەسىنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن ئۇرۇنۇۋاتقان ئەھۋال بار ئىككىنچىدىن بۇ يۈز ئەللىك مىليون مۈشتىرىسى بار يۈز ئەللىك مىليون مۈشتىرى دېگەن گەپ كېلىچەكتىكى سايلامغا تەسىر كۆرسىتىدىغان دەپ بۇ دېموكراتلارنىمۇ بىر قىيقىس تاقىۋاتقان مۇشۇنداق ئەھۋال بار ئۈچىنچىدىن ئامېرىكىدىكى سۆز ئەركىنلىكتىن پايدىلىنىپ بۇ ئامېرىكا خەلقىنىڭ سۆز ئەركىنلىكى دەپ مۇشۇ فىرست ئېمېندمېنت رايىت دەيمىز ئىنگلىزچە ئامېرىكىنىڭ ئاساسىي قانۇنى بەلگىلەنگەن بۇ يەردە مۇشۇنداق نۇقتىلار بىلەن ئامېرىكىلىقلارنىڭكى بۇ تىك تاك پلاتفورمىنىڭكى خەتەرلىك ۋە زەھەرلىك تەرەپلىرىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئامېرىكىدىكى سۆز ئەركىنلىك ئامېرىكىدىكى ئىرقچىلىق مەسىلىلىرى دېگەندەكلەرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ ئۆزىنىڭ مەيدانىنى كۈچلەندۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقان ئەھۋال بار لېكىن ئامېرىكا خەلقى

ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى پاش بولغان بىر قىسىم مەخپىي ھۆججەتلەر تىك تاك شىركىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ياقتۇرمايدىغان بىر قىسىم نازۇك سىياسىي ئاتالغۇلارغا سۈزگۈچ سالغانلىقىنى كۆرسەتكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بولسا تىك تاك شىركىتىنىڭ خىزمەتچىلىرىدىن بىرى ئۆزلىرىنىڭ بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ئامېرىكا تەۋەسىدىكى جامائەت پىكرىنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىگە مايىل بولۇشىغا يول ئاچىدىغان مەزمۇنلارنى كۆپلەپ ھەمبەھىرلىگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان مۇشۇ خىل ئەھۋاللارنى كۆزدە تۇتقان ھالدا نۇرى تۈركەل بىر قىسىم كىشىلەر دەپ كېلىۋاتقان ئامېرىكا تەۋەسىدە مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان شۇنچە كۆپ ئەپلەر بار شۇلارمۇ خىتايدا ئىشلەيدۇ تىك تاكنىڭ شۇلار قاتارىدا بولۇشى نېمىگە پۇتلىشىدۇ دېگەن قاراشنى رەت قىلىدۇ شۇنىڭدەك بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ يەنىلا ھاماقەتلەرچە يوسۇندا تىك تاك ئىشلىتىشتە ھېچقانداق مەسىلە چىقمايدۇ دەپ ئۇنى ھىمايە قىلىشىنى ئۆتكۈنچى ئەھۋال دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
ئۇمۇ ئەمدى ھېلىقى كۈندىن كۈنگە ئاز سانلىق تەرەپكە يۈزلىنىۋاتقان بىر نۇقتىئىنەزەر، تەبىئىيكى ئامېرىكىدا بىر ئەركىن دۆلەت بولغىنى ئۈچۈن ئىنسانلارنىڭ قانداق پلاتفورمىنى قوللىنىش، قانداق ئۇچۇرلارغا تايىنىش ۋە نېمىلەرنى دېيىش ئەركىنلىكى بار. لېكىن ھەم بۇ يەردە بۇ ئاممىۋى ساغلاملىق مەسىلىسىنى نۇقتىئىنەزەر قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ ياش ئۆسمۈرلەرنىڭكى روھىي ساغلاملىقى ئۈچۈن ناھايىتى خەتەرلىك بىر ئەھۋال. ئەمدى بۇ تىك تاكنى چەكلىمەسلىكنىڭ تەرەپدارى بولۇۋاتقانلار باشقا پلاتفورمىلارنى مەسىلەن بۇ توىتتېر دەيمىز بۇ فېيسبوك دەيمىز ئىنستاگرامنى مىسال كەلتۈرىدۇ لېكىن بۇ ئامېرىكىنىڭ شىركەتلىرىمۇ بىر دۇرۇس ئىش قىلمايۋاتقان ئەھۋالنى يەنى بۇ شەخسىي ئۇچۇرلارنى تىجارىي مەنپەئەت ئۈچۈن قوللىنىۋاتقانلىقىنى تىكتوكنىڭكى ئامېرىكا خەلقىگە يۈزلەندۈرۈۋاتقان بىخەتەرلىك ۋە دۆلەت ئامانلىق مەسىلىسىگە ئارىلاشتۇرۇلۇش مەنچە بەكمۇ مەنتىقسىز بىر نۇقتىئىي نەزەر بۇ بۇنداق بىر كۆز قاراشنىڭكى مەنچە بىر بىر نەتىجە قازىنىشىغا مېنىڭ تازا كۆزۈم يەتمەيدۇ چۈنكى بۇ يەردە بىر ھەققانىيەت مەسىلىسى بار ئامېرىكا خەلقىنىڭ روھى ساغلاملىق مەسىلىسى بار جامائەت ئامانلىق مەسىلىسى بار شەخسىي ئۇچۇرلارنىڭ بىخەتەرلىك مەسىلىسى بار شۇڭا بۇ يەردە ئاخىرىدا ئەمدى ھەقىقەت باش كۆتۈرىدۇ ھەقىقەت بۇ رېئاللىق ئامېرىكا خەلقىنى قايىل قىلىدۇ دەپ ئىشىنىمەن مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ بۇ خىل رېئاللىقنى يوشۇرۇش ئۈچۈن تىكتوكنى مەنئى قىلىش ھەرىكىتىنى ئامېرىكىدىكى ئىرقچىلىق بىلەن تەڭلەشتۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى كۆپ تەرەپلىمە ئۇچۇر يوللىرىدىن ئاشكارا بولۇشقا باشلىغان بۇنىڭغا قارىتا ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ ئەزالىرىدىن ئاۋام پالاتا ئەزاسى راجا كرىشنامورتى ئېنىق قىلىپ، خىتايدىكى يۇقىرى پەن تېخنىكا شىركەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن يېقىندىن ھەمكارلىشىپ، ئۈستى ئوچۇق تۈرمە مۇھىتىدىكى نازارەت مېخانىزمىنى ئىجرا قىلىۋاتىدۇ. ھازىر خىتاي بۇ مېخانىزمنى دۇنياغا ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن بۇ بىز ئۈچۈن مۇھىم بولۇپ قېلىۋاتىدۇ، دېگەنىدى.

يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنى كالىفورنىيە شتات مەجلىسىدە تونۇشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلەش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قارار لايىھىسى تولۇق ئاۋاز بىلەن قاراردىن ئۆتكەن قارار لايىھىسىنى ئاۋازغا قويۇش يىغىنىغا قاتناشقان ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندى ۋە ياۋروپادىن كەلگەن ئۇيغۇر لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ قارار لايىھىسىنىڭ يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلۇش ئەھۋالى ۋە ئۆزلىرىنىڭ يىغىن مەزگىلىدىكى پائالىيەتلىرىنى ئاڭلاتتى تۆەندە مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىلەر يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنى كالىفورنىيە شتات مەجلىسىدە مەجلىس ئەزاسى جېسسى گابرىيېل تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلغان HR يىگىرمە بەش نومۇرلۇق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلەش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قارار لايىھەسى يىغىنغا قاتناشقان يەتمىش توققۇز نەپەر مەجلىس ئەزاسىنىڭ تولۇق ئاۋاز بېرىشى بىلەن قوبۇل قىلىنغان. قارار لايىھەسىنى ئاۋازغا قويۇش يىغىنىغا شەرەپ مېھمىنى سۈپىتىدە قاتناشقان ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر قارار لايىھەسىدە ھەرقايسى شتاتلاردىكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلەشكە، ۋە دۇنيادىكى داڭلىق ماركا شىركەتلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلار بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزۈش ئۈچۈن تەدبىر ئېلىشقا چاقىرىلغان ئىكەن. بۇ بىر قارار لايىھىسى. بىرىنچىسى مۇشۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئەيىبلەش. ئانىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنىڭ دۇنيادىكى چوڭ ماركىلارنىڭكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان مەھسۇلاتلارنى بىلەن مۇناسىۋىتىنى شۇ شىركەتلەر بىلەن شۇ تەمىنات زىنجىرلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزۈشكە چاقىرىق قىلغان بىر قارار لايىھىسى.
يىغىننىڭ نەق مەيدان سىن كۆرۈنۈشىدە مەزكۇر قارار لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان مەجلىس ئەزاسى جېسسى گابرېئېل نۆۋەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىنى تونۇشتۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ قۇل ئەمگىكى بەدىلىگە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارغا قارىتا چەكلەش تەدبىرى ئېلىشنىڭ مۇھىملىقى ۋە تەخىرسىزلىكىنى تەكىتلىگەن. جېسسى گابرىئېل سۆزىدە خىتايدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مۇسۇلمانلارنىڭ رامىزان ئېيى مەزگىلىدىمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ سۆزىدە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى يوقىتىش، دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىش، ئانا تىلىنى قوللىنىشتىن مەھرۇم قالدۇرۇش، مەدەنىيەت جەھەتتە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەكچىلەرگە ئايلاندۇرۇش قاتارلىق كۆپ خىل شەكىللەردە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ نۆۋەتتە ئاز دېگەندىمۇ بىر مىليوندىن ئىككى مىليونغىچە ئىنساننىڭ تۈرمە ۋە لاگېرلاردا قاماقلىق ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. ئۇ يەنە يىغىن مەيدانىدىكى لاگېر شاھىتلىرىنىڭ ئىسمىنى بىرمۇبىر تىلغا ئېلىپ، ئۇلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ گۇۋاھچىلىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر قارار لايىھەسىنى تونۇشتۇرغان گابرىئېل ئەپەندى سۆزىدە يەنە يىغىنغا شەرەپ مېھمىنى سۈپىتىدە قاتناشقان لاگېر شاھىتلىرىنىڭ بۇ قارار لايىھەسىنىڭ ماقۇللىنىشى ئۈچۈن ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىگە ئالاھىدە مىننەتدارلىقىنى ئىپادىلىگەن.
قارار لايىھەسىنى تونۇشتۇرغان گابرىئېل ئەپەندىم بۇ لاگېر شاھىتلىرىنى ھەم بىزنى ئىسمىمىزنى ئاتاپ تۇرۇپ ھەممىمىزنى تۇرغۇزۇپ ئۇنىڭدىن كېيىن پۈتۈن شۇ يەتمىش توققۇز پارلامېنت ئەزالىرىنى تۇرۇپ بۇلارنى بىر قارشى ئېلىڭلار دېۋىدى ھەممە شۇ يەتمىش توققۇز پارلامېنت ئەزاسىنىڭ ھەممىسى ئاياقتا تۇرۇپ ھېلىقى چاۋاك چېلىپ رەھمەت ئېيتتى ئۇ دېدىكى بىز مۇشۇ بۇلارنىڭ جاسارىتىغا بۇلارنىڭكى قىلىۋاتقان خىزمىتىگە بىز رەھمەت ئېيتىشىمىز كېرەك دەپ، شۇ ناھايىتى چوڭ بىر ھاياجانلىق بىر سەھنە بولدى. ئۆمەر قانات ئەپەندى يەنە ئۆزلىرىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنى يىغىن ئېچىلىشتىن ئىلگىرى كالىفورنىيەدىكى بىر قىسىم مەجلىس ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇلاردىن شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن ئوتتۇرىغا قويۇلىدىغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى قارار لايىھەسىگە ئاۋاز قوشۇشنى تەلەپ قىلىش پائالىيەتلىرىدە بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
ساكرامېنتو دېگەن مۇشۇ كالىفورنىيەنىڭكى ئەمدى پايتەختى مۇنداچە ئېيتقان چاغدا شۇ ساكرامېنتوغا بېرىپ لاس ئانجېلېستىن ساكرامېنتوغا بېرىپ ساكرامېنتودا ئە دېگەندە بىز ئاشۇ مۇشۇ نېمىنى قارار لايىھىسىنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بەزى نېمىلەر باركەن كونگرېسمەنلەر ئەمدى مۇنداق ھېلىقى ئىككىلىنىپ تۇرۇۋاتقان شۇلارنى زىيارەت قىلدۇق بىر بىرلەپ چۇ. شاھىتلارنى ئاپىرىپ، ئۇلارنى ئۇلارغا سۆزلىتىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇلاردىن تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن ئاۋازغا قويۇلىدىغان مۇشۇ قارار لايىھىسىنى ماقۇللىشى، قوبۇل قىلىشى، قوللىشى ئۈچۈن ئۇ يەردە بىر لاببىچىلىك پائالىيىتى ئېلىپ باردۇق.
گوللاندىيە ۋە فرانسىيەدىن كېلىپ يىغىنغا شەرەپ مېھمىنى سۈپىتىدە قاتناشقان لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق خانىم ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. قەلبىنۇر خانىم ئۆزلىرىنىڭ كالىفورنىيە شتات مەجلىس ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە ئۆزلىرىنىڭ خىتاي لاگېرلىرىدىكى كەچمىشلىرىنى ئاڭلاتقانلىقىنى بىلدۈردى. شۇ ۋەتەندىكى زۇلۇم چېكىۋاتقان شۇ چارىسىز قالغان خەلقىمىزنىڭ ئاۋازىنى ھەممە ئىشخانىلاردا كۆرۈشكەنلەرگە ئاڭلاتتۇق. ئاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ قوللىرىغا شۇ تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىنكى بولىدىغان ئاشۇ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن كېلىدىغان شۇنى چەكلەش، ئىرقىي قىرغىنچىلىقلارنى چەكلەش شۇنىڭغا دائىر بىر قارار لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويماقچى ئىكەن ئاۋاز قويۇپ. ئاندىن كېيىن ھەر بىر ئىشخانىلارغا شۇنى شۇ مەزمۇندا ئاشۇلار بىلەن كۆرۈشۈپ شۇلارغا ئاشۇ تەييارلانغان شۇ باياناتنامىلارنى ھەر بىر ئىشخانىغا ئەكىردۇق. شۇنىڭغا ئاندىن كېيىن چۈشتىن كېيىن بولغاندا ئاشۇ پائالىيەتكە قاتناشتۇق ئاشۇ پارلامېنت بىناسى. دىكى شۇ پائالىيەتكە ئەمدى شۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەننىمۇ ھەر بىر كونگرېسسمېن ئاشۇ ئايرىم ئايرىم ئوتتۇرىغا قويدى ئەڭ ئاخىرىدا تولۇق ئاۋاز بىلەن بۇ قارار ماقۇللاندى مېنىڭچە بۇ ناھايىتى تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە زور بىر گۇۋاھلىق بولدى پائالىيەت بولدى دەپ ئويلايمەن. گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم بولسا ئۇلار كۆرۈشكەن مەجلىس ئەزالىرىنىڭ زور كۆپ قىسمىنىڭ ئاياللار ئىكەنلىكىنى ئۇلارغا ئۆزلىرىنىڭ لاگېرلاردىكى كەچمىشلىرىنى ئاڭلاتقانلىقىنى بايان قىلدى. شۇلارنىڭكى ۋاقتىغا قاراپ تۇرۇپ ئۆزىمىزنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ۋەقەلەرنى سۆزلەش ئارقىلىق ئاشۇ خەلقىمىزنىڭ بېشىغا كەلگەن زۇلۇمنى ئاڭلاتتۇق. ئۇ يەنە ئەرلەر لاگېرى ۋە ئاياللار لاگېرىغا ئايرىم-ئايرىم قامىلىپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان ئۇيغۇر ئەر-ئاياللىرى ۋە ئاتا-ئانىلىرىدىن مەجبۇرىي ئايرىۋېتىلىپ پەرىشتىلەر مەكتىۋى نامىدىكى بالىلار لاگېرلىرىغا قامالغان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئېچىنىشلىق قىسمەتلىرىنىڭ مەجلىس ئەزالىرى ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلگەن مەسىلىلەر بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
كونگرېسمەنلەرنىڭكى كۆپرەك ئايال بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ كەينىدىن مەنمۇ مۇشۇ ئاياللار لاگېرىدا ياتقان ئاياللارنىڭكى بېشىغا كەلگەن ۋەقەلىكنى مەن ھەممىدىن بەكرەك بىلىمەن ئەمەسمۇ، مەن ئۈچ يىلغا يېقىن ياتقان بولغاندىن كېيىن، ئۇلارمۇ ھېلىقى ئۆزلىرى ئايال بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ كەينىدىن مۇشۇ ئاياللارنىڭكى مۇشۇ ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ بېشىغا كەلگەن شۇ زۇلۇمدىن بولۇپمۇ مۇشۇ ھېلىقى ئانا بالىلارنىڭكى ئايرىلىپ كېتىپ. ئايرىلىپ كېتىشلىرى، ئانىلارنىڭ ئايرىم سولىنىپ، بالىلارنىڭكى ئايرىم بىر بالىلار لاگېرلىرىدا سولىنىۋاتقان ئەھۋاللىرىدىن ئۆزىنىڭكى ئىنتايىن كۆڭۈللىرىنىڭ يېرىم بولغانلىقلىرىنى، بىزگە ئىنتايىن ھېسداشلىق قىلىدىغانلىقلىرىنى دېدى. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.

بۇ تەشكىلات گەرچە ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ بەش خىل مەدەنىيەت مىراسىنى تىزىملىككە ئالغان بولسىمۇ بۇ تىزىملىك ئەكسىچە خىتاينىڭ مەنپەئەتىگە پايدىلىق بولماقتا ئىكەن تۆەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى قوزغىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھۇجۇمىدا مەدەنىيەتتىكى بۇزغۇنچىلىق ئاساسلىق نىشان قىلىنغان بولۇپ بۇلار ئۇيغۇر تىلى ۋە مائارىپىنى چەكلەش ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنى ئائىلىۋى مەدەنىيەت مۇھىتىدىن ئايرىپ خىتايلاشتۇرۇش

يەنى قۇببە مۇنارلارنى چېقىۋېتىشلا ئەمەس بەلكى بىزنىڭ بىر قىسمىمىزنى يەنى ئۆزىمىزگە تەۋە دەپ قارىغان مەۋجۇتلۇقىمىزنى ۋەيران قىلىشتۇر دېگەن ئەمما يۇنېسكو يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدا ۋەيران قىلىنغان يوق قىلىنغان ياكى ئوغرىلانغان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى خاتىرىلەپ باقمىغان. ئاۋسترالىيە ستراتېگىيەلىك سىياسەت تەتقىقات ئىنستىتۇتى ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىللىق دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدا تەخمىنەن ئون ئالتە مىڭ مەسچىتنى چېقىپ تاشلىغانلىقى ياكى بۇزۇۋەتكەنلىكى ئېلان قىلىنغان ئىدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئاياللار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئاي ئەركىن يۇنېسكونىڭ بەش ئالتە يىلدىن بېرى ئۇيغۇر مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ يوقىلىشىغا ھېچقانداق ئىپادە بىلدۈرمىگەنلىكىنى ئېيتتى بەش ئالتە يىلنىڭ ياغى ۋەتەندىكى مىراسلىرىمىزنىڭ يوقاپ كېتىپ بارغىنى ئىسپاتلاندى نۇرغۇنلىغان ئاخباراتلاردا چىقتى ۋە نۇرغۇنلىغان زىيالىيلار بۇ توغرىلىق ماقالىلارنى يېزىپ ئىسپاتلىدى. لېكىن مۇشۇنداق تۇرسىمۇ BDTدىكى يۇنېسكودەك ئورگان بۇ توغرىلىق جىم تۇرۇۋالدى. بىرمە قېتىم بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا ياكى بولمىسا بىزنىڭ ۋەتەندىكى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ خەتەردە قالغىنىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ مەدەنىيەت مىراسلىرىمىزنى ئاستا ئاستا يوقىتىۋاتقانلىقى توغرىسىدا ھېچ بىر بايانات چىقارمىدى ياكى بولمىسا ئۆزىنىڭ پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويمىدى بىتەرەپ تۇرۇۋالدى مۇشۇ يۇكرېين ئۇرۇشى باشلانغان ياغى يۇنېسكونىڭ مۇشۇ يۇكرېيندىكى مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان پائالىيەتلەرنى ئېلىپ باردى ۋە BDTنىڭ ئالاھىدە دوكلاتچىلىرى بولسۇن، خەلقنىڭ مەدەنىيەت ھوقۇقلىرىنى قوغداش ئالىي دوكلاتچىلىرىمۇ بۇ توغرىلىق نۇرغۇنلىغان دوكلاتلارنى سۇندى BDTغا. قارىغاندا بەزەن دۆلەتلەرگە كەلگەن چاغدا يۇنېسكودەك ئورگان تەرەپسىز تۇرۇۋالمايدىكەن، لېكىن مۇشۇ خىتاينىڭ بېسىمىدا قالغانلىقى مۇشەدىن ئېنىق چىقىدۇ.
لوندون ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق ۋە ئافرىقا تەتقىقاتى ئىنستىتۇتى پروفېسسورى رېيچېل خاررىس ۋە يولدىشى ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىدا چىققان بۇ ماقالىنىڭ تۆھپىكارلىرىدىن بولۇپ رېيچېل خاررىس خانىم رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى for the Uyghur Human Rights Report.
بۇ ماقالە بىزنىڭ بىر ئاي ئاۋال ئېلان قىلغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتى ئاساسىدا يېزىلغان. بۇ ماقالىدە يۇنېسكونىڭ ئۇكرائىنا بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا قايتۇرغان ئىنكاسى كۈچلۈك سېلىشتۇرما قىلىنغان. تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىدىكىلەر مېنى زىيارەت قىلغاندا مەن ئۆزىمىز تەييارلىغان دوكلاتتىكى مەزمۇنلارنى سۆزلەپ بەردىم. دەرۋەقە، يۇنېسكونىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىغا ئىنكاس بىلدۈرۈشىدە نۇرغۇن مەسىلىلەر مەۋجۇت. There are many problems with the way that UNESCO has responded to the destruction of Uyghur heritage in the Uyghur region.

مەشرەپ ئوينىغانلارنى تېررورچى دەپ باستۇرغان ئىدى يۇنېسكونىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا ھېچقانداق تەدبىر قوللانماسلىقى مەشرەپتە ئەڭ روشەن ئىپادىلەنگەن ئۇنىڭدىن كېيىن يۇنېسكو ئۆزلىرى تىزىملىككە ئالغان ئۇيغۇر قازاق قىرغىزلارنىڭ بەش تۈرلۈك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسىنى خىتاي ھۆكۈمىتىگە ھاۋالە قىلغان ھەمدە ئۇلارنىڭ مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا كۆز يۇمغان ھالبۇكى روسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغاندىن باشلاپ يۇنېسكو روسىيەنى قاتتىق ئەيىبلەش بىلەن بىرگە ئۇكرائىنادىكى مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا ئىزچىل كۆڭۈل بۆلگەن ئۆتكەن يىل ئىككىنچى ئايدىن بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنىگىچە ئۇكرائىنادىكى ئىككى يۈز قىرىق سەككىز مەدەنىيەت يادىكارلىقىنىڭ ۋەيران بولغانلىقىنى دەلىللىگەن بىز يۇنېسكونىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقى بىلەن ئۇكرائىنادىكى مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ بۇزۇۋېتىلىشىگە تۇتقان ئىككى خىل پوزىتسىيەسى ھەققىدە ئىزاھ بېرىشنى تەلەپ قىلىپ خەت يازغان بولساقمۇ ئۇلار جاۋاب بەرمىدى ماقالىدە بىلدۈرۈلۈشىچە يۇنېسكونىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا سەل قارىشىدىكى سەۋەب خىتاي بۇ ئورگاننىڭ ئەڭ چوڭ ئىقتىسادىي يۆلەنچۈكى ئىكەن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى مەزكۇر ئورگاننىڭ يىللىق خامچوتىنىڭ ئون بەش پىرسەنتىدىن كۆپىنى خىتاي تەمىنلىگەن خىتايدا يۇنېسكو ئەنگە ئالغان مەدەنىيەت مىراسلىرى ئەڭ كۆپ بولۇپ ئىتالىيەدىن قالسا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدىكەن خىتاي بۇنىڭدىن پەخىرلىنىدىكەن ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى مەدەنىيەت ھوقۇقى مەسىلىلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيدىكەن شۇڭا خىتاي يۇنېسكوغا ئەزا دۆلەتلەرنى كونترول قىلىپ ئۆزىنى ئاقلاپ مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا دائىر ئەندىشە ۋە تەنقىدلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنى توسىدىكەن

بىز دوكلاتىمىزدا ئۇيغۇر مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ يۇنېسكو تىزىمغا ئالغاندىن باشلاپ قانداق قىسمەتكە يولۇققانلىقىنى تەپسىلىي بايان قىلدۇق. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنىڭ ھەر بىرىنى ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدىن تارتىۋېلىپ ئىچكىرى خىتايدىن كەلگەن شىركەتلەرگە بەردى. بۇ مەدەنىيەتنىڭ ئەسلى ئىگىلىرى بولسا تۈرمىگە سولاندى.

خىتاي ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ قىممەتلىك ماددىي ۋە مەنىۋى مىراسلىرىنى يوقىتىش ياكى ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتىگە سىڭدۈرۈۋېتىش قەدىمىنى تېزلىتىۋاتقان بولۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي يادىكارلىقلىرىنى خىتايغا تەۋە قىلىشتىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنىڭ نانلىرى ۋە دوپپىلىرىغىمۇ خىتايچە بەلگە ئۇرۇش دەرىجىسىگە يېتىپ بارغان يېقىندا ئاشكارىلانغان مەلۇماتلاردا خىتاي قۇمۇل ۋە كۇچادىكى قەدىمىي تۇرالارنى ھەربىي قەلئەلەرنى تاڭ سۇلالىسى دەۋرىگە ئائىت مەدەنىيەت ئىزلىرى دەپ بېكىتكەن لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇت ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا چىقارغان ۋىدېيودا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ تۇرپاندىكى كارىزنى ئاساسەن قۇرۇتۇپ ياكى ۋەيران قىلىپ ئۇزۇن يىللىق كارىز مەدەنىيىتىنى يوق قىلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىنى قاتتىق ئەيىبلەش بىلەن بىرگە ئىككى مىڭ يىللىق كارىز مەدەنىيىتىنى قۇتۇلدۇرۇش توغرۇلۇق چاقىرىق قىلغان بۇ باياناتتا ئېيتىلىشىچە يۇنېسكو ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى كارىزنى

يۇنېسكونىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش تىزىملىكىنىڭ ھازىر پەقەت خىتايغا ياراۋاتقانلىقىنى شۇڭا مەدەنىيەت مىراسلىرىمىزنى ئۇ تىزىملىكتىن چىقىرىۋېتىش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى يۇنېسكو ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلدىن تارتىپ مۇشۇ بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ كارىزىنى مەدەنىيەت مىراسى دەپ تىزىمغا ئېلىشنى ئويلاشقان ئەمما بۇنى تىزىمغا رەسمىي شەكىلدە كىرگۈزمىگەن يۇنېسكونىڭ رەسمىي تىزىملىققا كىرگۈزگەن ئەھۋالىدىمۇ بىزنىڭ ئويلىشىمىزچە بۇنى يەنە قوغداپ ئىگە بولۇپ چىقالمايدۇ چۈنكى نۇرغۇنلىغان بۇ تىزىملىقتا پەقەت كارىز ئەمەس مەسىلەن بىزنىڭ مەشرەپ بار بىزنىڭ مۇقام بار مۇشۇلارمۇ مۇشۇ تىزىملىققا كىرگەن ئەمما بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە يا مەشرەپ ئوينىغىلى بولمايدۇ يا مۇقامنى رەسمىي شەكىلدە چالغىلى بولمايدۇ، شۇڭا بىزنىڭ سورايدىغىنىمىز يۇنېسكونىڭ مۇشۇ لىستتىن پۈتۈنلەي چىقىرىۋېتىشى، چۈنكى. ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى شۇنى بىر پۇرسەت ھەم شۇنى بىر بانا دەپ ئويلاپ، قاراڭلار، ئۇيغۇرلارنىڭ كارىزىسى ياكى مەشرىپى يا مۇقامى يۇنېسكونىڭ مىراس دەپ تىزىمغا ئېلىشقا ئويلاشقان نەرسىلىرى، شۇڭا ئۇيغۇرلارغا قارشى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىق قىلمىدۇق دەپ بۇنى قارشى تەشۋىقات قىلىپ ئىشلىتەلەيدۇ. شۇڭا بىزنىڭ سورايدىغىنىمىز يۇنېسكودەك ئورگاننىڭ بۇنى تىزىملىكىدىن پۈتۈنلەي چىقىرىۋېتىشى، ئالىي كومىسسارنىڭ ئىشخانىسى ھەم مۇشۇ BDTنىڭ ئالىي دوكلاتچىلىرى ھەم يۇنېسكوغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭمۇ مۇشۇ توغرىلىق يۇنېسكوغا بېسىم قىلىشنى سورايمىز.

قىرغىزىستاندا ھازىر رەسمىي ستاتىستىكىلار بويىچە ئاتمىش مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر بار بولۇپ بۇ ئۇيغۇرلار ئۆز كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداپ ئۇنى داۋام قىلدۇرۇشقا تىرىشىپ كەلمەكتە شۇ قاتاردا ئۇلار ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئىسلام دىنىدىكى مۇقەددەس ئاي رامزان ئېيىنىمۇ روزا تۇتۇش دۇئا تىلاۋەت قىلىش ۋە كۆپلەپ ساخاۋەت ئىشلىرىنى قىلىش ۋە ئۇنى ياش ئەۋلادلارغا يەتكۈزۈش ئارقىلىق ئۆتكۈزمەكتە ئىكەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتنى تۆۋەندە قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فېرۇزەدىن ئاڭلايسىلەر. مۇسۇلمان دۇنياسى بۇ يىل يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى رامازان ئېيىنى كۈتۈۋالدى. قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتىمۇ مەملىكەتتىكى باشقا خەلقلەر بىلەن بىرلىكتە بۇ يىللىق رامازان ئېيىنى خۇشاللىق ۋە ئۈمىد ئىلكىدە كۈتۈۋالدى. ئۇلار رامازان ئېيىدا ئىمكان قەدەر ئۆزلىرىنىڭ دىنىي پەرزلىرىنى ئادا قىلىشقا، تائەت-ئىبادەتلەرنى بەجا كەلتۈرۈشكە تىرىشماقتا. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بىشكەكتىكى

تۈپەيلى ۋەتەندىكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بارلىق مىللىي ۋە دىنىي ھوقۇقلاردىن مەھرۇم قالغانلىقىنى ئېچىنىش ئىلكىدە ئەسكەرتىپ ئۆتتى.
رامزان ئېيى ئىسلام دۇنياسىدا، مۇسۇلمان دۇنياسىدا ئەڭ ئۇلۇغ، مۇقەددەس ئاي دەپ ھېسابلىنىدۇ. مۇشۇ ئايدا ھەر بىر ھەقىقىي مۇسۇلمان ئىنسان ئاتا-ئانىلارغا، قوۋمۇ-قېرىنداشلىرىغا ۋە يېقىن ئارىدىكى كىشىلەرگە قارىتىلغان ئۆزىنىڭ سەلبىي مۇئامىلىلىرى ئۈچۈن ئۇلاردىن كەچۈرۈم سورايدۇ. رامىزان ئېيى ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ، ھەر بىر ئىنساننىڭ ئۆزىنى روھىي جەھەتتىن تازىلاش، ئۆزىنىڭ ئاڭ سېزىمىنى، روھىي بايلىقىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئېيى. سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە، كوممۇنىستلار دەۋرىدە مۇسۇلمان دىنىنىڭ رەسىم قائىدىلىرى ۋە بايراملىرى كەڭ يوسۇندا بولمىغان. قىرغىزىستان مۇستەقىللىققا ئېرىشكەندىن كېيىن، مانا ئوتتۇز يىلدىن بېرى قىرغىزىستان مۇسۇلمانلىرى رامزان ئېيىنى، روزا ۋە قۇربان ھېيتلىرىنى كەڭ يوسۇندا ئۆتكۈزۈپ ۋە بايراملاپ كەلمەكتە. ئەمدى بىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرىستاندىكى قېرىنداشلىرىمىزغا كەلسەك، بۇ يەردە روزا تۇتۇش ۋە رامزان ئېيىنىڭ قائىدىلىرى چەكلەنگەن. ئەگەر ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدا ئىشلەۋاتقان خىزمەتچىلەر، ئىشچىلار روزا تۇتۇپ قالسا، بۇلار چوقۇم ئىشتىن ھايدىلىنىدۇ. ئەپسۇسكى، بۇ ناھايىتى ئېچىنارلىق ئىش. نۆۋەتتە، ھۆكۈمەت ئىستاتىستىكىسى بويىچە قىرغىزىستاندا ئاتمىش مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ئاھالىسى ياشىماقتا. ئەمما ئاۋام ئىچىدە قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسىنىڭ بۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدىغانلار مەۋجۇت. ھۆكۈمەت ئىستاتىستىكىسى بويىچىمۇ ئۇيغۇرلار نوپۇس جەھەتتىن قىرغىزىستاندا بەشىنچى ئورۇننى ئىگىلەيدۇ. قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلار بارلىق مۇمكىنچىلىكلىرىنى ئىشلىتىپ، ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ئەنئەنىلىرىنى ۋە دىنىي ئېتىقادىنى چىڭ ساقلاشقا تىرىشماقتا. زىيارىتىمىزدە قوبۇل قىلغان ئىتتىپاق جەمئىيىتى ئاياللار كېڭىشىنىڭ سابىق رەئىسى تۇرسۇنئاي ئىسلام بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللىرىدا شەرقىي تۈركىستاندىن قىرغىزىستانغا كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىنىڭ ناھايىتى كۈچلۈك بولغانلىقىنى، ئۇلار ھەتتا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدىمۇ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي ئادەتلىرىنى ساقلاشنى داۋام قىلغانلىقى، شۇ سەۋەبتىن ئۇلارنىڭ بۈگۈن قىرغىزىستاندا ياشاۋاتقان ئەۋلادلىرىنىڭ كۈچلۈك مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىگە ئىگە بولغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ئۆتتى. ئۇ، قىرغىزىستان مۇستەقىل بولغاندىن كېيىن، ھەر قايسى خەلقلەرنىڭ ئۆز كىملىكى ھەم مەدەنىيىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا شارائىت يارىتىلغانلىقى، ئۇيغۇرلارنىڭمۇ بۇ ئىمكانىيەتلەردىن پايدىلىنىپ، ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي مەدەنىيەتلىرىنى ئالغا سىلجىتىشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى.
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ھۆرمەتلىك قېرىنداشلىرىم، ھەممىڭلارنى مۇشۇ كەلگەن ئۇلۇغ روزا ئايى بىلەن، ئون ئىككى ئاينىڭ سۇلتان ئېيى روزا ئوتتۇز كۈن مېھمان بولۇپ كەلدى، مۇشۇ ئوتتۇز كۈنلۈك مېھماننى چىرايلىق مېھمان قىلىپ، روزا ھېيتلىرى بىلەن داۋامىنى داۋاملاشتۇرىمىز دېگەن ئۈمىدىمىز چوڭ. ھەممىمىزگە كۈچ-قۇۋۋەت تىلەي، ئىمان بايلىقىنى تىلەيمەن ئاللادىن. مانا، ھازىر. بىزنىڭكى مۇشۇ ھۆكۈمىتىمىز ھەممىگە كەڭ دەرىجىلىك رۇخسەت بېرىۋاتىدۇ. روزا تۇتۇپ، ھەممىمىز ئۆزىمىزنىڭكى مىللىي بايراملىرىنى ئەسلەپ، شۇ قاتاردا مۇشۇ پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلار مۇشۇ روزىنى تۇتۇپ ئوتتۇز كۈن داۋام قىلىش بىزگە چوڭ ئارمانتى. سايوز ۋاقتىدا مەكتەپتە بالىلار روزا تۇتماتتى. بۇنى چەكلەتتى. روزا تۇتۇش، ھېيت بايراملىرىدىمۇ بىزگە دەم ئېلىش يوقتى مەكتەپلەردىن. ھازىر مانا خۇداغا شۈكۈر، ئاللاغا شۈكۈر دېسەك بولىدۇ. بىزنىڭكى ھۆكۈمەت روزا ھېيتلىرىدا، مۇشۇ قۇربان ھېيتلىرىدا، ئۆزىمىزنىڭ مۇسۇلمانلارنىڭ بايراملىرىدا بىزگە دەم ئېلىش بېرىپ، بالىلىرىمىز مۇشۇ روزىنىڭ نېمىلىكىنى، ئۇنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە كېرەكلىكى مۇسۇلمانلارغا چۈشىنىۋاتىدۇ. قىرغىزىستان مۇستەقىل بولغاندىن كېيىنمۇ خېلى ئۇزۇن مەزگىللەرگىچە سوۋېت ئىدېئولوگىيەسى ۋە كوممۇنىزم مەپكۇرىسى قالدۇرغان جاراھەتلەر تۈپەيلى بىر قىسىم كىشىلەر دىنىي مەدەنىيەتكە ۋە دىنىي پائالىيەتلەرگە سەلبىي نەزەر بىلەن قاراپ كەلگەن ئىدى. ئەمما مۇستەقىللىقتىن كېيىن تۇغۇلغان ياش ئەۋلادلار سوۋېت دەۋرىدىكى كىشىلەرگە ئوخشىمىغان ھالدا ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىگە كۈچلۈك دەرىجىدە ئەھمىيەت بەرمەكتە. شۇ جۈملىدىن ئۇيغۇر ياشلىرىمۇ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي ئەنئەنىلىرىنى تونۇشقا، ئۇنى داۋاملاشتۇرۇشقا تىرىشىپ. كەلمەكتە. مانا شۇ پائالىيەتلەرنىڭ بىرسى بۇ يىللىق رامازان ئېيىغا بېغىشلانغان سەمىمىي رامازان ناملىق مۇراسىمدۇر. مەزكۇر مۇراسىم ياش ئۇيغۇر قىزى شاھادەت ئارۇپوۋانىڭ يەتەكچىلىكىدە ئېلىپ بېرىلدى. بۇ مۇراسىمغا مەخسۇس خانىم-قىزلار تەكلىپ قىلىنىپ، رامازان ئېيى ۋە روزا تۇتۇشنىڭ خاسىيىتى توغرىسىدا، köplügən məlumatlar berildi. Ziyaretimizi qəbul qılğan Şahadet Arupova bu faaliyetin məxsus doğrusunda toxtulub mundaq dedi.
Istinə значение Рамадана в жизни мусульман, потому что многие принимают Рамадан как должное и немножко пренебрежительно да, к нему относится Ну, все понимают, что мы держим пост, но не понимают,

نىيەتلىرىمىزنى پاكىزلاپ، ئەمەللىرىمىزنى قىلىشقا تىرىشىشىمىز كېرەك. مېنىڭ پىكرىمچە، ئەڭ مۇھىمى بۇ ئاڭلىق ھالدا ئىبادەت قىلىش، تېخىمۇ چوڭقۇر بىلىم ئېلىش. بۇنىڭ ئۈچۈن رامىزان ئايى ئەڭ سەمىمىي پۇرسەت. مەزكۇر پائالىيەتكە قاتناشقان ئىتتىپاق جەمئىيىتى ئىلىم كومىتېتىنىڭ رەئىسى زەرىنە ئىبدىمىنوۋا خانىم بۇ مۇراسىمدىن ئالغان تەسىراتلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. بۇ مۇراسىمغا شاھادەت زەرىنە ئۇستازنى چاقىردى. زەرىنە ئۇستاز رامىزان توغرىسىدا كۆپ پايدىلىق مەلۇمات بەردى. رامىزان ئەسلى قانداق ئاي؟ ئۇنى قانداق ئۆتكۈزۈشىمىز كېرەك؟ ئىپتارلىقنى قانداق قىلىش كېرەك؟ شۇ ئايدا ئائىلە ئىشلىرىمىزنى ۋە خىزمىتىمىزنى قىلىدىغان ۋاقتىمىزنى ياخشى پىلانلاش مەن ئۆزۈم كۆپ يېڭىلىقلارنى بىلىۋالدىم.
قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى بۇ يىللىق رامازان ئېيىدا روزا تۇتۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە

قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسپى ناھايىتى تېز تەرەققىي قىلدى. بۇ خىل ھۈنەر كەسىپلەر ئەسىرلەردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ ئاساسلىق ۋە قوشۇمچە تىرىكچىلىك شەكىللىرى بولۇپ كەلدى. ئۇيغۇرلار ماكانلاشقان زېمىنلار خۇددى مەدەنىيەت قوۋۇقىغا ئوخشاش تارىختا غەرب ۋە شەرقنىڭ ئۆزئارا مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشىدا رول ئويناپ كەلگەن. جۈملىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ھۈنەرۋەنچىلىك بۇيۇملىرى ۋە كەسىپلىرى تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قامداشتىن باشقا يەنە قەدىمىي سودا يوللىرى ئارقىلىق دۇنياغا تارقىلىپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەقىل-پاراسىتىنى نامايان قىلغان ۋە ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىگە ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشۇپ كەلگەن. ھالبۇكى، بۈگۈنكى كۈندە تارىخ سەھىپىسىدە پارلاق سەمەرىلەرنى ياراتقان ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلىرى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراش ۋە يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىش ۋەزىيىتىدە تۇرماقتا. بۇ خىل كەسىپلەردىن كۇلالچىلىق، ناۋايچىلىق، توقۇمىچىلىق، زەرگەرچىلىك ۋە كەشتىچىلىك قاتارلىقلار بولۇپ، نۆۋەتتە ئۇستىسىز قېلىش، ۋارىسسىز قېلىش ۋە تەرەققىي قىلالماسلىق قاتارلىق قىسمەتلەرگە دۇچ كەلمەكتە.

بولۇپمۇ يېقىنقى يىگىرمە يىل مابەينىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدىكى شەھەرلەردە ئېلىپ بارغان تەرەققىي قىلدۇرۇش نامىدىكى ھەرىكەتلىرى جەريانىدا ئۇيغۇر ھۈنەر كەسىپلىرى قالاق ۋە ساپاسىز دەپ قارىلىپ جەمئىيەتتىن سۈپۈرۈپ تاشلانماقتا ۋە ياكى ئۆزگىچە پەدازلىنىپ خىتاي ساياھەتچىلەرنى مەنپەئەتلەندۈرىدىغان ۋاسىتىلەرگە ئايلاندۇرۇلماقتا. كۇلالچىلىق كەسپى ئۇيغۇر قول ھۈنەرۋەنچىلىكىنىڭ ۋەكىللىك تۈرلىرىدىن بىرى بولۇپ، سېغىز لايدىن تۈرلۈك ساپال بۇيۇملارنى ياساش كەسپى كۇلالچىلىق دېگەن خاس نام بىلەن ئاتىلىپ كەلگەن. ئۇيغۇرلار ئارىسىدا كۇلالچىلىق، يەنى ساپالچىلىق كەسپىنىڭ تارىخى ئۇزۇن بولۇپ، تەخمىنەن ئىككى مىڭ يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە. ئىلگىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن قېزىۋېلىنغان ئارخېئولوگىيەلىك بۇيۇملارنىڭ ئىچىدە ساپالدىن ياسالغان بۇيۇملارنىڭ سانى بىر قەدەر كۆپ بولۇپ، ئىچىدە رەڭلىك ۋە رەڭسىز ساپال بۇيۇملار بار. قەدىمىي شەھەر خارابىلىرىدىن تېپىلغان ساپالدىن ياسالغان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى نۇسخا، شەكىل، ماتېرىيال جەھەتتىن تەكشۈرۈپ ئانالىز قىلىش بىزنى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر قايسى دەۋرلەردىكى تىل، مەدەنىيەت ۋە ئېتىقاد ئالاھىدىلىكلىرىگە ھۆكۈم قىلىشتا بەلگىلىك ئاساسقا ئىگە قىلىدۇ. ئۇيغۇرلار يۇرتلىرىدىن قېزىۋېلىنغان ساپال بۇيۇملارنىڭ تۈرىمۇ كۆپ بولۇپ، كوزا، ئىۋرىق، جام ۋە ساپال قاچا-قۇچا قاتارلىقلار كۆپ ئۇچرايدۇ. ئارخېئولوگىيەلىك ماتېرىياللاردا كۆرسىتىلىشىچە، تارىخى ئەڭ ئۇزۇن بولغان ساپال بۇيۇم، بەلكىم خوتەن يوتقان خارابىسى، نىيە خارابىسى قاتارلىق جايلاردىن تېپىلغان ۋە ياسىلىش دەۋرى مىلادىيە بىرىنچى ئەسىردىن ئۈچىنچى ئەسىرگە ئائىت بولغان يادىكارلىقلار بولۇشى مۇمكىن. ساپال بۇيۇملارنىڭ سۈپىتىدىن قارىغاندا، مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، يېڭى تاش قوراللار دەۋرىدىن باشلاپ بىر قەدەر سىپتا ھالەتكە ئۆتكەن ئىكەن. ئۇيغۇرلار ئىختىرا قىلغان ساپال بۇيۇملارنىڭ نۇسخا ئالاھىدىلىكى روشەن، ئاددىي بولۇپ، تارىخىي ساپال بۇيۇملارنىڭ گۈل نۇسخىلىرى ئاساسەن گېئومېترىيەلىك شەكىللەردىن تەركىپ تاپقان. سارغۇچ ۋە قىزىل رەڭلىك ساپاللارغا قارا رەڭلىك گۈل نۇسخىلىرى چۈشۈرۈلگەن. فولكلور تەتقىقاتچىسى ئابدۇكېرىم راخماننىڭ بايان قىلىشىچە، قاراخانىيلار دەۋرىدە قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسپىي تەرەققىياتى ئۇچقاندەك تەرەققىياتلارغا ئېرىشكەن ۋە پۈتكۈل سۇلالىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ئىگىلىكىنىڭ ئاساسىي گەۋدىسىگە ئايلانغان ئىكەن. بۇ دەۋرگە ئائىت شەھەر خارابىلىرىدىن زور مىقداردا خۇمدان ۋە كۇلالچىلىق ئەسۋابلىرى تېپىلغان.

قەشقەر ۋە خوتەندە يېزىلغان كۇلالچىلىق رىسالىسىنىڭ بىر نۇسخىسى ھازىر رۇسىيە سانكت پېتېربۇرگتا ساقلانماقتا. كۇلالچىلىق رىسالىسى بۇ كەسىپنىڭ پەيدا بولۇشى، تەرەققىياتى، جەمئىيەتنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالىغا كۆرسەتكەن تەسىرى ۋە شۇنداقلا خارابلىشىش ئەھۋالىنى چۈشىنىشتە ھەم تەتقىق قىلىشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. يىگىرمىنچى ئەسىرگە كەلگەندە ئومۇملۇق نۇقتىسىدىن ئالغاندا ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلىرى كۆلەم جەھەتتىن كېڭىيىش، تۈر جەھەتتىن كۆپىيىش ۋە سۈپەت جەھەتتىن نەپىسلىشىش باسقۇچىغا يۈزلەندى. كۇلالچىلىق كەسپى ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى خىتاي دۆلەت تەۋەسىدە ۋە ئۇيغۇر رايونى تەۋەسىدە ئايرىم ئايرىم غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن. خۇادۇڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئالىمجاننىڭ ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى قەشقەردىكى كۇلالچىلىق كەسپى ھەققىدىكى ماگىستىرلىق دىسسېرتاتسىيە ماقالىسىدە كۆرسىتىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈش جەريانىدا ئاپتورنىڭ ئەڭ ئاخىرقى كەسىپ ۋارىسلىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىدە كۇلالچىلىقنىڭ كەلگۈسىگە نىسبەتەن ئۈمىدسىز قاراش ئوتتۇرىغا قويۇلغان ماقالىدىن ئېرىشكەن ئۇچۇرلارغا قارىغاندا، قەشقەردىكى تەۋەررۈك كۇلالچىلاردىن رۇستەم تۇرسۇن ئىسىملىك كۇلالچى كىشىگە ھۆكۈمەت يىلدا ئۈچ مىڭ يۈەن ياردەم پۇلى بېرىدىكەن. ئەمما ئۇ كۇلالچىلىقتىن كىرگەن تاپاۋەت ۋە بۇ ياردەملەر بىلەن ئائىلىسىنى تەستە قامدايدىكەن. فولكلورشۇناس ئابدۇكېرىم راخمان قاتارلىقلارنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى قەشقەر شەھىرى كوزىچى يار مەھەللىسىدىكى قەدىمىي كۇلالچىلىق ھۈنىرى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئون بىر ئائىلە ۋە ئۇستىلارنى تەكشۈرۈش ئاساسىدا تەييارلىغان دوكلاتىدا ئومۇمىي جەھەتتىن ئالغاندا بۇ كەسىپنىڭ ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ كۈچلۈك بېسىمى تۈپەيلىدىن راۋاجلىنالمىغانلىقى كۆپىنچە ۋارىسلارنىڭ قېرىپ كەتكەنلىكى، مۇشۇ كەسىپكە تايىنىپ جان باقىدىغان ئائىلىلەرنىڭمۇ تۇرمۇشىنىڭ قىيىنچىلىق ئىچىدە ئۆتۈۋاتقانلىقى، ساپال بۇيۇملارنىڭ سېتىلىش بازىرىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكى قاتارلىق مەسىلىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خىتاي دۆلەتلىك مەدەنىيەت ساياھەت مىنىستىرلىقى باشلىقىنىڭ ئېلان قىلىشىچە، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت ۋارىسلىرىغا بېرىلىدىغان يىللىق پائالىيەت سوممىسى ئىلگىرىكى ئون مىڭ يۈەندىن يىگىرمە مىڭ يۈەنگە ئۆستۈرۈلگەن ئىكەن. ئەمما بۇ خىل ياردەملەرنىڭ يەنە ھۆكۈمەت تەرەپتىن بەلگىلەنگەن شەرتلىرى ۋە بەلگىلىمىلىرى مەۋجۇت بولۇپ، شەك شۈبھىسىزكى ئۇيغۇر ئۇستىلارنىڭ بۇ خىل شەرتلەر بويىچە تەستىقلىنىدىغانلىرى ئىنتايىن ئاز ساندا. ھۆكۈمەتنىڭ ياردىمىگە ئېرىشەلمىگەندىن كېيىن، بىر قىسىم ئۇيغۇرلار ھۈنەر كەسىپلەرنى ساقلاپ قېلىش مەقسىتىدە شەخسىي مەبلەغ سېلىپ، كۇلالچىلىق سېخلىرىنى قۇرۇپ، كىچىك كۆلەمدە كەسىپنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلمەكتە. شىنجاڭ گېزىتى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدىكى تۇنجى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مۇزېيى قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئىككى يۈز مىليون يۈەنلىك ئىستراتېگىيە ھەمكارلىق توختامى ئىمزالانغان. خىتاي دۆلەت مالىيەسىدىن ئۇيغۇر رايونىغا ئاجرىتىلغان غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ياردەم خامچوتىمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىكىدىن ئاشۇرۇلغان بولسىمۇ، ئاتاقتا مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت خەزىنىسىنى قوغداش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشنى مەقسەت قىلغان بۇ خىل چوڭ تىپتىكى قۇرۇلۇشلار ھەرگىزمۇ ئۇيغۇر ھۈنەرۋەنلىرىنىڭ تۇرمۇشىنى بېيىتىش ياكى ياخشىلاش ئۈچۈن خىزمەت قىلمايدۇ. ئەكسىچە خىتاي كۆچمەنلىرىنى ئىش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىپ، خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتلىرىنى تولۇق كاپالەتكە ئىگە قىلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانلىقى ئېنىق. خىتاي ھۆكۈمىتى كۇلالچىلىق كەسپىنى قوغداش نامىدا تىزىملاتقان بىرقانچە ئورۇننىڭ بىرى يېڭىسار ناھىيەسى ماڭشىن بازىرى چاقىرقوي كەنتى بولۇپ، بۇ كەنتكە كۇلالچىلىق كەنتى دەپ ئىسىم قويۇلغان. خەۋەرلەردە ئېيتىلىشىچە، كۇلالچىلىق كەنتى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بىلەن يېزا ساياھىتىنى بىرلەشتۈرۈش سىياسىتىنى يولغا قويغان بولۇپ، خەلقنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ، تۇرمۇش سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتە رول ئوينىماقتىكەن. ئەمەلىيەتتە كۇلالچىلىق كەنتى شەندۇڭ قاتارلىق خىتاي ئىچكىرى ئۆلكىلىرىنىڭ، شىنجاڭغا ئىللىقلىق يەتكۈزۈش نامىدا قۇرۇلغان كوپىراتىپى بولۇپ، خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىن كېلىدىغان ساياھەتچىلەر ۋە خىتاي تور چولپانلىرى ئۈچۈن مەيدان ھازىرلاپ بەرگەن. كۇلالچىلىق كەسپىنىڭ يوقىلىشى يەنە ھۈنەرۋەنچىلىكتە كەم بولسا بولمايدىغان شاگىرت تەربىيەلەش ئەنئەنىسى، شۇنداقلا ھۈنەر كەسىپكە خاس كەسپىي ئىبارە ئاتالغۇلار قاتارلىق بىر يۈرۈش كۇلالچىلىق مەدەنىيىتىنىڭ يوقىلىشىدىنمۇ دېرەك بېرىدۇ. بۇ ئامىللار بىر مىللەتنىڭ مىللىي گەۋدىسىنى تەشكىل قىلىدىغان ئامىللار بولۇپ، ئاتىدىن بالىغا مىراس قالىدىغان ھۈنەر كەسىپلەر يەنە ئۆز نۆۋىتىدە مىللەتنىڭ ئەخلاق پەزىلەت مىزانىنى ساقلاش ۋە قوغداش، پەرزەنت تەربىيەسى قاتارلىق جەھەتلەردىمۇ بەلگىلىك رول ئوينايدۇ.